ມື້ນີ້ວັນພະຫັດອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນພະຈິກ ເຊິ່ງຕາມປະເພນີຂອງຊາວອາເມຣິກັນແລ້ວ ວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມື້ບຸນ Thanksgiving ຫຼືບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 200 ປີແລ້ວ ເພ າະສະນັ້ນ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອແລງມື້ນີ້ ຈຶ່ງຈະຖືໂອກາດນຳເອົາການສຳພາດກັບຍານາງຄຳຮູ້ ເຄນມີ ທີ່ລັດໂຣດໄອແລນ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ກັບທ່ານສົງ ທີ່ລັດ ຄາລີຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງວ່າ ເຂົາເຈົ້າພາກັນປະຕິບັດຢ່າງໃດໃນໂອກາດບຸນດັ່ງກ່າວ ເຊີນທ່ານພົບກັບກິ່ງສະຫວັນໄດ້
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ວັນພະຫັດທີ 27 ເດືອນພະຈິກມື້ນີ້ ກົງກັບວັນ Thanksgiving ຫຼືວັນສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າສຳລັບປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດປາງໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ອາຫານສະເພາະປະຈຳບຸນດັ່ງກ່າ ວແມ່ນໄກ່ງວງ ເຊິ່ງເປັນຮີດຄອງປະເພນີທີ່ໄດ້ສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາ 200 ກວ່າປີແລ້ວ ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານກ້າວໄປເຖິງເນື້ອໃນຂອງການສະຫຼອງບຸນດັ່ງກ່າວ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິ ງບັນຍາກາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບຸນນີ້ວ່າເປັນມາແນວໃດຈັກໜ້ອຍກ່ອນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ ອາກາດໄດ້ເລີ່ມໜາວ ແລະມີຫິມະຕົກໜັກ ຕົ້ນໄມ້ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ເຫັນແຕ່ຮ່າງ ປາດສະຈາກ ໃບ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຕົ້ນແປກ ແລະຕົ້ນໄມ້ຊະນິດທີ່ສູ້ທົນກັບຄວາມໜາວໄດ້ນັ້ນ ເຊິ່ງຍັງພາກັນຂຽວງາມໄວ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ ບັດນີ້ບັນຍາກາດຂອງປະຊາຄົມອາເມລິກັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການຕົກແຕ່ງດ້ວຍແສງສີ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອຕ້ອນຮັບການສະຫຼອງບຸນອື່ນໆ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາໃນເທດສະການບຸນປີນີ້ ຄືບຸນຄຣິສມາສ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນທັນວາ ແລະໃນວັນທີ 31 ທັ ນວາ ຄືວັນສຸດທ້າຍຂອງປີ ກໍຈະແມ່ນມື້ສະຫຼອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ແລະຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ຄ. ສ. 2015 ໃນວາລະໂອກາດສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ ປະຊາກອນສະຫະລັດ ຫຼາຍລ້ານຄົນພາກັນເດີນທາງໂດຍທາງລົດ ທາງເຮືອບິນ ລົດບັດ ແລະລົດໄຟ ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ນ ອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະພາກັນຊື້ອາຫານການກິນ ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລ້ຽງສະຫຼອງໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ແລະໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ກໍມີການເດີນສວນສະໜາມປ ະຈຳປີຢ່າງຄຶກຄື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ບັດນີ້ ເຮົາຈະມາກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງການສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ກັນຈັກບາດ ປະຊາຄົມອາເມລິກັນໄດ້ສະຫຼອງບຸນນີ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 200 ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າບຸນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ປະກາດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈົນຕົກເຖິງປີ 1863 ຂອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ໃນວັນພະຫັດອາທິດທີ 4 ເດືອນພະຈິກ ເວລານັ້ນ ປະເທດຊາດແມ່ນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ເອບຣາຮາ ມ ລິງກອນ ປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 16 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳເນີດການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມມີແຕ່ປີ 1621 ເວລານັ້ນໄດ້ມີນັກສະແຫວງບຸນຊາວອັງກິດ 102 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ພາກັນເດີ ນທາງມາເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາສິດທິໃນການນັບຖືບູຊາ ເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນທາງໂດຍທາງເຮືອທີ່ມີຊື່ວ່າ Mayflower ໃຊ້ເວລາຢູ່ 66 ມື້ ຈຶ່ງໄດ້ມາຕົກເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ເຊິ່ງເຂດນັ້ນເອີ້ນກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ວ່າ New England ຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຕັ້ງບ້ານເຮືອນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Plymouth ຢູ່ໃນລັດ Massachusetts ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິການີ້ເອງ ຈາກການລ່ອງເຮືອຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ ເວລາເຂົາ ເຈົ້າເດີນທາງມານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມອິດເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ໂຫຍຫິວ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບອາກາດໜາວ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເກີດເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຂາດອາຫານ ເປັນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ ຊາວອິນເດຍແດງທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຫັນຄວາມຍາກລຳບາກຂອງຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃໝ່ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊ່ວຍສິດສອນນຳພາຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຮູ້ຈັ ກປູກໝາກສາລີ ຫາປາຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳລຳເຊ ໂຫ່ເນື້ອ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການຈັບໄກ່ງວງປ່າມາເປັນອາຫານ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງພືດຕ່າງໆທີ່ເປັນພິດ ເມື່ອໄດ້ພົບຈາກຄວາມໂຫຍຫິວໃນປີຕໍ່ມາ ຊາວອັງກິ ດຈຶ່ງໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຊາວອິນເດຍແດງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຊື້ອເຊີນເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຈາກຜົນປູກທີ່ຊາວອິນເດຍແດງໄດ້ສິດສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢ າກ ແລະ ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ວັນພະຫັດອາທິດທີ 4 ເດືອນພະຈິກທຸກໆປີ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນບຸນ Thanksgiving ຫຼື ວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍຊາວອິນເດຍແດງນຳ ເພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ອັນເປັນວັນພັກລາຊ ະການທົ່ວປະເທດ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຈຶ່ງພາກັນປິດ ຖະໜົນຫົນທາງງຽບສະຫງັດ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຄົນຈະມີພື້ນຖານສາສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມາຈາກໃສກໍຕາມ ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ ຍ າດຕິພີ່ນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ໄກ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມ ພົບພໍ້ ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຖາມຂ່າວຄາວກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ເປັນເຈົ້າພາບຮັບຕ້ອນຈຶ່ງຕ້ອງຫ້າງຫາກະກຽມ ຕົກແ ຕ່ງອາຫານການກິນຢ່າງສຸດຝີມື ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂກໄດ້ຮັບປະທານຢ່າງແຊບຊ້ອຍ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນຂອບໃຈພະເຈົ້ານີ້ VOA ໄດ້ຖືໂອກາດສຳພາດພີ່ນ້ອງຊາວລາວອາເມລິກັນ ຍານາງຄຳຮູ້ ເຄນມີ ຢູ່ລັດ Rhode Island ທ າງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງຍານາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ອັນ ນາງຄຳຮູ້ ອ່າ ເຄນມີ ຢູ່ລັດໂຣດໄອແລນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານມາຢູ່ສະຫະລັດດົນລະບໍ່ ຢູ່ດົນແລ້ວ ປະມານມໍ່ເ ກືອບ 30 ປີ ແຕ່ປີ 1980 ກະຊິມໍ່ 28-29 ປີບໍ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສເນາະ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ແຖວ ອັນນັ້ນ ສີສັງວອນ ສີສັງວອນ ເວລາມາຕົກສະຫະລັດ ມາຕົກຢູ່ລັດນີ້ໂລດບໍ ອື ເວລາມາຕົກ ອັນ ສະຫະລັດ ກະມາຕົກຄອນເນຕິກັດ ແມ່ນນ້ າບ່າວເປັນຜູ້ປະກັນລາວ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ ເວລາທ່ານມາຕົກສະຫະລັດ ທ່ານໄດ້ສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ຫຼືວ່າບຸນໄກ່ງວງແຕ່ລະປີບໍ່ ເອີ ກະມາຢູ່ບ້ານເມືອງເຂົາເຈົ້າ ກະຕ້ອງເຮັດ ແຕ່ລະປີລະ ຍາມກິນໄກ່ງວງ ກະ ຕ້ອງເຮັດທຸກປີ ເຮັດໃຫ້ລູກໃຫ້ເຕົ້າ ເຮັດໃຫ້ family ສູ່ກັນກິນ ເວລາມາກະມີພີ່ມີນ້ອງຫຼາຍຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ ອໍ ກະມີໝູ່ຄູ່ ອີ ລາງເທື່ອກະມີພີ່ນ້ອງມາແຕ່ຕ່າງລັດອີ່ຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ກະມາເຕົ້າໂຮມມານຳກັນ ລະປີນີ້ ເດ ອັນນ່າ ເລື່ອງອາຫານການກິນ ສະຫຼອງມື້ນີ້ ແລງມື້ນີ້ ອ່າ ທ່ານເຮັດຫຍັງກິນແດ່ ອໍ ກະອົບໄກ່ງວງ ລະກະເຮັດໝີ່ກະທິ ລະກະເຮັດ mashed potato ພວກອາຫານ ອັນນັ້ນ ຂອງອາເມຣິກາແຫຼະ ພວກ ອໍ potato salad ເອີຍ ມີຫຍັງຕາມປະ ເພນີເຂົາເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ອາຫານອາເມຣິການີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ໃຜກິນ ໃຫ້ລູກກິນບໍ່ ຫຼືວ່າພໍ່ແມ່ ກະ ໃຫ້ລູກ ໃຫ້ family ເຈົ້າຂອງກິນນຳກັນແດ່ ສຳລັບກັນຂ້າພະເຈົ້າ ກິນຫຍັງກະໄດ້ ກິນໄດ້ເບິດທຸກອັນ ອາຫານເສີມ ເຮົາກະເຮັດໝີ່ກະທິເສີມເຂົ້າໄປ ລູກຂອງທ່ານນີ້ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ຜູ້ ຜູ້ໜຶ່ງເກີດຢູ່ Connecticut ລະກະຜູ້ທີສອງມາ ກະມາເກີດຢູ່ Rhode Island ເຂົາເຈົ້າອາຍຸຈັກປີແລ້ວ ລູກສາວກົກອາຍຸປະມານ 28 ປີ ມີຄອບຄົວລະ ບໍ່ ມີຄອບຄົວແລ້ວ ໄດ້ຫຼານ ໄດ້ຫຼານອາຍຸ 11 ປີ
ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າມັກກິນແຕ່ຂອງອາເມຣິກາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ອາຫານລາວເດ ເຂົາເຈົ້າມັກບໍ່ ອ່າ ອາຫານລາວກະພໍ່ແມ່ກິນ ເຮັດ ຄຸກໄວ້ ລາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າມາແຕ່ວຽກ ເຂົາເຈົ້າເຫັນຢູ່ໂຕະ ເຂົາເຈົ້ າກະກິນ ເຂົາບໍ່ມີລະ ເຂົາເຈົ້າກະບໍ່ກິນ ເຂົາເຈົ້າກະຄຸກກິນເອງ ແປວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕິໄດ້ຫິອາຫານລາວແມ່ນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຕິບໍ່ຫິ ມື້ນີ້ກະເຮັດລາບໝູ ມື້ນີ້ນະ ລາບໝູ ເປັນຕາແຊບແທ້ ລະບັດນີ້ ອັນນ່າ ມື້ ມື້ແລງນີ້ ມື້ນີ້ນີ້ ຊິມີ ມີອົບໄກ່ງວງ ລະກະໝີ່ກະທິເນາະ ເອີ ອໍ ກິນກັນຢ່າງໃຫຍ່ ປີນີ້ມີໃຜແດ່ມາຮ່ວມນຳ ກະບໍ່ມີໃຜ ກະມີແຕ່ family ໝູ່ ໝູ່ຄູ່ເຂົາເຈົ້າກັບຄອບຄົວ family ເຂົາເຈົ້າ ຄັນບໍ່ແມ່ນ ຫຼັງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າກິນຊຸມແຊວ family ເຂົາເຈົ້າ ລະກ ະມາຫຼິ້ນນຳກັນເລັກໆນ້ອຍໆ ລະກະໄປບ້ານໃຜບ້ານລາວ ມານນັ້ນນະ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ເອື້ອຍ ໂອເຄ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ໂອເຄ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ Happy Thanksgiving ເດີ້ ຂອບໃຈ ບາຍ ເຄ ບາຍ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ວີໂອເອ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດ ສົນທະນາຖາມຂ່າວ ທ່ານບຸນຊົງ ທອງມະຫາວົງ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Antioch ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານບຸນຊົງ ໄດ້ເລົ່າຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການມາເຕົ້າໂຮມຂອງພວກລູກຫຼານໃນມື້ນີ້ ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ບຸນຊົງ ທອງມະຫາວົງ ຜົວປ້າຄຳປຸ້ຍ ບ້ານຄົວຫຼວງ ຢູ່ນີ້ ຢູ່ເມືອງ Antioch ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານພາຄອບຄົວມາຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາແຕ່ປີໃດ? ໄດ້ພາລູກພາເມຍເຂົ້າມາແຕ່ປີ 1980 ມາເຖິງອາເມລິກາໃນ 81.
ຄອບຄົວຫຼາຍປານໃດ?
ມີຈັກຄົນ?
ຄອບຄົວມີລູກຊາຍສອງຄົນ ລູກສາວສອງຄົນ ດຽວນີ້ໃຫຍ່ໆ ເອົາລູກເອົາຜົວໄປແລ້ວ.
ແລ້ວທ່ານຢູ່ນຳໃຜປັດຈຸບັນນີ້?
ຢູ່ກັບລູກຊາຍຜູ້ທີສອງ ໄອ້ຕົງ ພູວິໄລ.
ຂໍໂທດ ຍາອາວ ຢູ່ເມືອງລາວເຮັດວຽກຫຍັງ?
ຢູ່ເມືອງລາວ ເຮັດຢູ່ກົມອະນາໄມ ໂຄສະນາໄຂ້ຍຸງ ແຂວງວຽງຈັນ. ດຽວນີ້ ອັນນ່າ ກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວບໍ?
ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ.
ມື້ນີ້ແມ່ນບຸນ Thanksgiving ຫຼື ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ເອີ ອ່າ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ມີໃຜແດ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນມື້ນີ້?
ລູກຊິມາເຮັດກັນກິນຢູ່ນີ້ແຫຼະ.
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຊິເຮັດຫຍັງກິນແດ່ທຳມະດາລະ?
ໂອ ກະມີແຕ່ອົບໄກ່ງວງ ກະເຮັດ ອັນນ່າ ເຂົ້າປອກເຂົ້າປຸ້ນກິນກັນນີ້ແຫຼະ ເຮົາຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າລູກສາວສອງຄົນ ຊິມາເຮັດຢູ່ເຮືອນອາວນີ້.
ອໍ ຊິມີກັນວ່າຊັ້ນແຫຼະ ໂອເຄ ນອກຈາກວ່າຕ້ອງອົບໄກ່ງວງ ແລ້ວກະຕ້ອງມີອາຫານລາວ ມີເຂົ້າປຸ້ນ.
ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ. ອ່າ ມີຈັກຄົນຊິມານີ້?
ແຕ່ວ່າລູກສາວຜູ້ທີສອງ ເນາະ ຜູ້ທີສາມ ກະມີລູກຫ້າຄົນ ກັບຜົວເຂົາກະເຈັດ ເຈັດຄົນແລ້ວ ບັດນີ້ ລູກສາວຜູ້ທີ ຜູ້ຫຼ້າ ຄືລູກສອງ ສອງຜົວເມຍກະສີ່ຄົນແລ້ວຫັ້ນນະ ແຕ່ ຄິດວ່າຊິມີສ່ຳນັ້ນແຫຼະ ຄື ເພາະວ່າແຕ່ລະເຮືອ ນ ເຮືອນເຂົາເຈົ້າກະຊິກິນກັນຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ຄິດວ່າລູກເຕົ້າກະຊິມາໂຮມກັນຢູ່ນີ້ ໄກ່ງວງອົບກັນຢູ່ນີ້ ເຮົາກະແຕ່ງເລີຍ ແຕ່ງແຕ່ຄືນນີ້ກະໄດ້. ແປວ່າຊິກິນຕັ້ງແຕ່ຕອນເວັນບໍ ຕອນຄ່ຳ? ຫ້າໂມງ ຫົກໂມງພຸ້ນແຫຼະ ຄິດວ່າໃນໃຈ ເອີ ກະຊິອົບໄກ່ງວງແລ້ວກະສອງຊົ່ວໂມງເນາະ. ເຄີຍກິນລາບໄກ່ງວງບໍ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດບໍ ເພິ່ນມັກເຮັດບໍ ລາບໄກ່ງວງ? ໂອ ຄາວນີ້ໄດ້ເຮັດແຕ່ລະເທື່ອ ຢູ່ນີ້ເດັກເຂົາບໍ່ຊ່າງກິນ ເອົາ ກະເຂົາໃຫຍ່ຢູ່ນີ້ ເດັກນ້ອຍພວກນີ້ນາ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກກິນລາບໄກ່ງວງເນາະ ບໍ່ ຮູ້ຈັກແຕ່ກິນອົບ ກິນແຕ່ອົບ ຄັນລາບກະມີແຕ່ອາວນີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາກິນ ເຂົາກະກິນຢູ່ໄດ້ແຫຼະ.
ອັນນ່າ ຂໍໂທດ ພວກລູກຊາຍລູກສາວ ເວລາມາສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຂົາເຈົ້າອາຍຸຈັກປີ? ອັນນ່າ ແປວ່າລູກກົກຫັ້ນນະ ໄອ້ແຂກ ກະຊິໂມງສິບ ສິບສາມປີ ໄອ້ຕົງຜູ້ທີສອງ ຜູ້ເວົ້ານຳເຈົ້າມື້ວານນີ້ ໂມງຫົກປີ ແລະ ຜູ້ລູກສາວ ຜູ້ ຜູ້ທີສາມ ກະຊິໂມງສີ່ປີ ລູກສາວຫຼ້າກະໂມງປີໜຶ່ງ ແລ້ວມາຮອດນີ້ກະໄດ້ຕົກ Oregon ຢູ່ນ ຳໄອ້ ເຮືອນເພິ່ນແຫຼະ. ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມາໃຫຍ່ຢູ່ອາເມລິກາ ແລ້ວກະເປັນນິໄສອາເມລິກາ ແລ້ວກະມັກກິນຂອງອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່?
ໂອ ແມ່ນແທ້ ໂຕນີ້ນະ ອາຫານລາວເຂົາກະບໍ່ປານໃດ ແຕ່ເຂົ້າປຸ້ນນີ້ເຂົາມັກທີ່ສຸດ ເຂົ້າປຸ້ນກັບຕຳບັກຫຸ່ງນີ້ນະ ອັນເປັນລາບເປັນກ້ອຍ ມັນບໍ່ສ່ຳໃດແຫຼະ ພວກນີ້ນະ.
ໜ້າສົນໃຈເນາະ. ເປັນອາເມລິການຳກັນເບີດ ເອີ ຄັນວ່າ ກັບຕຳບັກຫຸ່ງ ເຂົ້າປຸ້ນກັບເຝີລະ ແຕ່ວ່າ ໂອ ເພິ່ນມັກຫຼາຍ ທັງບໍ່ວ່າລູກສາວລູກຊາຍລະຫັ້ນນະ.
ຍາອາວມາຢູ່ອາເມລິກາ ເຄີຍໄດ້ຄືນໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວບໍ່?
ໂອ ເພິ່ງລົງ ອັນນັ້ນ ອາວເມືອ ອັນນັ້ນ ເດືອນແລ້ວນີ້.
ໄປດົນປານໃດ? ເດືອນໜຶ່ງ.
ມ່ວນບໍ?
ໂອ ມັນກະພໍປານນັ້ນນະ ຖືວ່າມ່ວນ ເຮົາກະເຄີຍ ອາຍຸ ບໍ່ລຸໄດ້ ຜູ້ເຖົ້າເນາະ ເມືອຢູ່ພຸ້ນ ມັກອັນໃດ ຊິວ່າບໍ່ມັກອັນໃດ? ທີ່ວ່າເຮົາ ອັນນັ້ນ ເຮົາກະຢູ່ຊື່ໆ ຢູ່ ມັນກະພໍໄປນຳເຂົາໄດ້ຢູ່ ຜູ້ລູກຫຼານກະໄດ້ ລູກຫຼານເຮົາກະພາໄປທ່ຽວ ພາໄປກິນເຂົ້າຢູ່ທ່າລາດ ຫຼານສາວຢູ່ ລູກ ລູກອີ່ທິນທອນຫັ້ນນະ ຮູ້ບໍ ອີ່ທິນທອນນະ. ໂອເຄ ຈື່. ເອີ ລູກແມ່ແຈ່ນຫັ້ນນະ. ແລ້ວກະ ອັນນ່າ ຖ້າວ່າຄືນໄປຢູ່ ຍາອາວຊິຢູ່ໄດ້ບໍ?
ໂອ້ ຄິດວ່າ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ລຶ້ງອາກາດຢູ່ພຸ້ນນະ ຄັນຊິທຽວໄປທຽວມາ ໄປຢາມພີ່ຢາມນ້ອງ ຄືຊິໄດ້ຢູ່ ຄັນຊິວ່າຕັ້ງໃຈໄປຢູ່ພຸ້ນລະກະ ຄິດວ່າເຮົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະວ່າເຮົາມາຢູ່ນີ້ຫຼາຍກວ່າ ອາ ຊີວິດເຮົາຢູ່ນີ້ມັ ນຫຼາຍກວ່າຢູ່ ຊີວິດເຮົາຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາ ໜຶ່ງ ເຮົາບໍ່ລຶ້ງສະຖານທີ່ ສອງມາ ອາກາດມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນນະ ເຮົາຢູ່ນີ້ເຮົາລະສະບາຍທຸກຢ່າງຫັ້ນນະ
ແຕ່ວ່າຊິຄິດວ່າເມືອ ເມືອຢູ່ພຸ້ນນີ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເນາະ ຈັ່ງວ່າຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນນັ້ນແຫຼະ ມັນກໍວ່າບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ອັນນ່າ ນິໄສມັນປ່ຽນໄປ ກໍນີ້ເປັນນີ້ໄປຫາ ບໍ່ວ່າຊິຢູ່ດົນປານໃດເນາະ ໂອເຄ ຊິໄປແລ້ວກໍໄດ້ ອ້າງອີງຕາມ ສະຖິຕິຂອງກະຊວງກະເສດສະຫະລັດ ແມ່ນວ່າ ການສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ແຕ່ລະປີ ປະຊາກອນສະຫະລັດຈະພາກັນບໍລິໂພກໄກ່ງວງເຖິງ 40 ລ້ານໂຕ ໃນວາລະໂອກາດດຽວກັນນີ້ ບັນດາປະຊາກອນລາວອາເມລິກັນ ກໍແມ່ນຊົນຊາດໜຶ່ງ ກໍແມ່ນຊົນຊາດໜຶ່ງ ທີ່ພາກັນຖືເອົາບັນຍາກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸປະກາລະ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານຜ່າປະສົບກັບຄວາມຍາກລ ຳບາກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນການເຂົ້າມາຕັ້ງຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ແຫ່ງນີ້ ໃນຕອນທ້າຍສະຕະວັດທີ 20 ອັນໄດ້ນຳມາສູ່ຜົນສຳເລັດ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນປະຊາກອນປະເທດນີ້ ກະລຸນາຕິດຕາມເບິ່ງຮູບພາບ ແລະລ າຍລະອຽດກ່ຽວກັບພິທີສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໄດ້ທີ່ໜ້າເວັບໄຊ lao.voanews.com ພາຍໃຕ້ຊີວິດຊາວລາວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຊຶ່ງມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ນຳເອົາ ລາຍງານກ່ຽວກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື ບຸນ Thanksgiving ຢູ່ໃນສະຫະລັດມາໃຫ້ທ່ານຟັງ ກະລຸນາຕິດຕາມລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ VOA ອີກ ໃນແລງວັນພະຫັດສັບປະດາໜ້າ